يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن پەيشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئېزىز تەييارلىغان قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار

ئېن بىي سىي خەۋەرلىرىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى خىتاي باش ئەلچىخانىسى ئۆزلىرىنىڭ بۇ خىل سۆزلەرگە قاتتىق نارازى بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن باش ئەلچى شې فېڭ ئاقسارايغا ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە بۇ ھەقتىكى نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن ئەمما ئاقسارايدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جوۋ بايدېن مۇخبىرلارنىڭ سىزنىڭچە شى جىن پىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىشىڭىز ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىگە تەسىر قىلامدۇ دەپ سورىغاندا ئۇ ئۇنداق بولمايدۇ ھېچقانداق يامان ئاقىۋەتمۇ پەيدا قىلمايدۇ، مەن شى جىنپىڭ بىلەن يېقىن كەلگۈسىدە كۆرۈشىمەن، دېگەن. سى ئېن ئېننىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇلارنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سابىق پىرېزىدېنت باراك ئوباما بۇ ھەقتىكى سوئاللارغا دۇچ كەلگەن. ئۇ ئامېرىكا پىرېزىدېنتلىرىنىڭ بۇ خىلدىكى مەسىلىدە قانداق ئورۇندا قانداق سۆز ئىشلىتىشى ھەققىدە توختىلىپ، ئۇيغۇرلارنى ئالساق ھازىر ئۇلار غايەت زور ساندا لاگېرغا قامىلىپ، قايتا تەربىيەلەشكە مەھكۇم قىلىنىۋاتىدۇ، بۇ بىر چوڭ مەسىلە. شۇنداقلا ھەممىمىز ئۈچۈن بىر چوڭ خىرىس، دېگەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارى ۋە تىبەت رايونىدا ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشى بىلەن كۆپلەپ مەشغۇل بولۇشى ئۇلارنىڭ ئاپتونوم رايون دەپ ئاتىلىۋاتقان بۇ ئىككى رايوننى خىتايغا تېخىمۇ چىڭ باغلاش ئۇرۇنۇشى ئىكەنلىكى دىققەت قوزغىماقتا ئىقتىساد ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىكى مۇلاھىزە ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارى ۋە تىبەت رايونىدا ئەڭ زور دەرىجىدە كۈچ سەرپ قىلىۋاتقان قۇرۇلۇشلارنىڭ بىرى ئايرودروم ۋە تاشيول بولماقتا ئىكەن بۇلار ماھىيەتتە خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ ھاۋا بوشلۇقى ۋە يەر يۈزىدىكى ھەرىكەتلىرىگە زور دەرىجىدە قولايلىق يارىتىدىغان قۇرۇلۇشلار بولۇپ رايون تەۋەسىدە ياكى ئۇنىڭغا قوشنا رايونلاردا بىرەر ھەربىي ئېھتىياج كۆرۈلگەندە ھۇجۇم سۈرئىتىنى تېزلىتىشكە پايدىلىق بولۇشىنى كۆزلىگەن ھىندىستاندىكى خىتاي قۇدرىتى تەتقىقات مەركىزىنىڭ بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە ئۇلار سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرى ۋە باشقا ئوچۇق مەنبەلەر ئارقىلىق بۇ رايونلاردا يېقىنقى مەزگىللەردىلا ئاز دېگەندىمۇ ئوتتۇز يەتتە ئايرودرومنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلغانلىقىنى بۇلاردىن ئاز دېگەندىمۇ يىگىرمە ئىككى ئايرودرومنىڭ ھەربىي ئايرودروم ياكى يېرىم ھەربىي ئايرودروم ئىكەنلىكىنى دەلىللەپ چىققان يالغۇز ئۇيغۇر دىيارىدىلا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئاز دېگەندىمۇ ئون بەش ئايرودروم كۆپەيتىپ قۇرۇلغان نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بىردىن بىر قىيىنچىلىق بولۇۋاتقان ئامىل يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇ ئايرودروملارنىڭ كۆپىنچە دېڭىز يۈزىدىن بەكلا ئېگىز بولغان نۇقتىلاردا بولغانلىقى ئىكەن دوكلاتتا بۇ ھەقتە توختىلىپ بېيجىڭ دائىرىلىرى مۇشۇ خىلدىكى ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق شىنجاڭ ۋە تىبەت رايونلىرىنى خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى بىلەن چەمبەرچاس قىلىپ يۇغۇرۇۋېتىشكە ئۇرۇنماقتا دېيىلگەن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى خەلق تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بۇ يىل يىگىرمىنچى ئىيۇنغا قەدەر پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئايرودروملارنىڭ يولۇچى توشۇش مىقدارى ئون ئالتە مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ كەتكەن بۇنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۈرۈمچى شەھىرىدە قالغىنى تۇرپان ۋە قەشقەردە ئەمەلگە ئاشقان ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى پودپولكوۋنىك دانىئېل لېندلېي ئۆزىنىڭ خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئامېرىكا ئۈچۈن زور تەھدىت ناملىق ماقالىسىدە بۇ خىل قۇرۇلۇشلار ھەققىدە توختىلىپ جاھانگىرلىك دەۋرىدە مۇستەملىكىچىلەر ھەر قاچان يول قۇرۇلۇشىغا مەبلەغ ئاجرىتىپ كەلگەن بۇنىڭدىكى مەقسەت يەرلىك خەلققە بەخت يارىتىش ئەمەس ئەكسىچە ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئېھتىياجلىرىنى كۆزدە تۇتۇش بولغان خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان بۇ زور قۇرۇلۇش بولسا پۈتۈن دۇنياغا شۇنىڭدەك ئامېرىكا خەلقىگە نىسبەتەن زور ئاپەت دەپ كۆرسەتكەن.
مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، يېڭى زېلاندىيەدىكى كىشىلىك ھەقلەرنى باھالاش تەشكىلاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق دوكلاتىدا خىتاينى دۇنيا بويىچە ئەڭ ناچار دۆلەت دەپ باھالىغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇلار ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ دۇنيادىكى ھەر قايسى مەملىكەتلەرنى كىشىلىك ھەقلەر ساھەسى بويىچە باھالاپ كەلگەن. بۇ يىل بولسا تۇنجى قېتىم ئۇنىڭغا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى قوشقان. نەتىجىدە بۇ يىل خىتاي يېمەكلىك، ساقلىق ۋە ئۆي جەھەتتە ياخشىراق، ئەمما كىشىلىك ھەقلەر مەسىلىسىدە يامانلىشىپ ماڭغان دەپ خۇلاسىلەنگەن. بۇ يىلقى دوكلاتنى ئىشلەشتە ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ياكى خوڭكوڭ رايونىدىكى ھەقلەر ساھەسى بۇنىڭغا تەتبىق قىلىنمىغان. شۇنداق بولسىمۇ خىتاي تەۋەسىدىكى تەكشۈرۈش نەتىجىسى خىتاينىڭ ئەڭ ناچار دېگەن نامنى ئېلىشىغا يېتىپ ئاشقان. مەزكۇر جەمئىيەتنىڭ باياناتچىسى تالىيا روۋدېن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىز كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى دۆلەت زېمىنى تەۋەسىدە بىخەتەر دەپ قاراش دەرىجىسىنى ئۆلچەم قىلدۇق. بۇ خىل راي سىناش توردا ئىشقا ئاشتى ھەمدە قاتناشقانلار نامسىز شەكىلدە ئىشتىراك قىلدى دېگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئۇلارنىڭ بۇ يوسۇندىكى كۆپ يىللىق تەكشۈرۈشىدە كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ ئەھۋالى ئوخشىمىغان نومۇرغا ئېرىشكەن، ئەمما خىتاينىڭ ئەھۋالى ئىزچىل تۈردە ئەڭ ناچار دېگەن تۈردىن چىقالمىغان. خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى ناچار نومۇر ئېلىشى باشقا تۈردىكى راي سىناشلاردىمۇ ئاساسىي جەھەتتىن بىردەك بولغانلىقى مەلۇم.
خىتاي بىلەن غەرب دۇنياسى ئوتتۇرىسىدىكى يىرىكلىك يەنىمۇ كۈچىيىپ مېڭىۋاتقاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كورلى شەھىرىنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى لوپنور رايونىغا جايلاشقان يادرو قوراللىرى سىناق نۇقتىسى يەنە بىر قېتىم ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىغان بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ بۇ بازىدا لازېر قوراللىرى ئارقىلىق غەرب دۇنياسىغا مەنسۇپ سۈنئىي ھەمراھلارغا قارا قولىنى سوزۇش ئېھتىماللىقى ئۇلارنى ئەندىشىگە سېلىشقا باشلىغان غەرب ئۆلچىمى خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە يېقىندا يەر شارى مۇداپىئە تېخنولوگىيىسى شىركىتى بىر پارچە دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە لوپنۇردىكى لازېر قوراللىرى سىناق بازىسىدا چەت ئەل سۈنئىي ھەمراھلىرىنى لازېرلىق قوراللار ئارقىلىق نىشانغا ئېلىش ھەرىكىتىنىڭ بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان بۇ ھەقتىكى سۈنئىي ھەمراھ مەلۇماتلىرى لوپنۇر تەۋەسىدىكى بۇ سىناق بازىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئېگىز ئاتموسفېرا بەلۋېغىدىكى چەت ئەل سۈنئىي ھەمراھلىرىنىڭ مەشغۇلاتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇش ئۇلارنى گۆرۈگە ئېلىش بىلەن مەشغۇل بولغانلىقىنى كۆرسەتكەن دوكلاتتا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان غەرب دۆلەتلىرىگە مەنسۇپ سۈنئىي ھەمراھلار ۋە شىركەتلەر ئارىسىدا ئېلان ماسكقا تەۋە سپېيس ئېكسنىڭ سۈنئىي ھەمراھلىرىمۇ ئورۇن ئالغان

پۇل مۇئامىلە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا خىتاينىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا ساھەسىدىكى بۇ خىل قىلمىشلىرى ھەققىدە توختىلىپ ئۇلار مۇشۇ ئارقىلىق سۈنئىي ھەمراھلارنى كونترول قىلىش ھەمدە ئۇلارنىڭ ئۇچۇر يوللاش ئىقتىدارىنى پالەچ قىلىپ قويۇش شۇنىڭدەك ئىستىخبارات ۋە رازۋېدكا خىزمەتلىرىنى ئاقسىتىپ قويۇشنى كۆزلىگەن دېيىلگەن مەلۇم بولۇشىچە كورلى شەھىرىنىڭ شەرقىگە توغرا كېلىدىغان لوپنۇر رايونىدىكى يادرو سىناق بازىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلىغا قەدەر خىتاينىڭ ئاساسلىق يادرو قوراللىرىنى سىناق قىلىش مەيدانى بولۇپ كەلگەن ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن ئەنۋەر توختى ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇشۇ خىل يادرو قوراللىرى سىناقلىرى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ئاز دېگەندىمۇ قىرىق پىرسەنت يۇقىرىلاپ كەتتى دېگەنىدى

گېرمانىيەنىڭ دۇنياغا داڭلىق ئۈچ چوڭ ئاپتوموبىل شىركىتى نۆۋەتتە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە چېتىشلىق دەپ ئەرز قىلىشقا دۇچ كەلدى بۇ ئاپتوموبىل شىركەتلىرىدىن ۋولكسۋاگېن ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولسىمۇ ئەمما كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بۇ شىركەتلەرنى گېرمانىيە مەمۇرىي دائىرىلىرىنىڭ تەكشۈرۈشىنى تەلەپ قىلماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر ياۋروپادىكى بىر نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى باشقا ئىككى تەشكىلاتنىڭ قوللىشىدا گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئۈچ چوڭ ئاپتوموبىل شىركىتىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ ئەيىبلەپ گېرمانىيە فېدېرال نازارەت تارماقلىرىغا ئەرز قىلغان بۇ گېرمانىيەدە تۇنجى قېتىم گېرمانىيە سانائىتىنىڭ غوللۇق تۈۋرۈكى بولغان ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۈستىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ ئەرز سۇنۇلۇشىدۇر ياۋروپا ئاساسى قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا مەلۇم بولۇشىچە مەركىزى بېرلىندىكى مەزكۇر تەشكىلات گېرمانىيەنىڭ ۋولكسۋاگېن مېرسېدېس بېنز ۋە bmw قاتارلىق دۇنياغا داڭلىق ئۈچ چوڭ ئاپتوموبىل شىركىتى ئۈستىدىن گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول ئىدارىسىغا ئەرز قىلغان بۇ تەشكىلاتنىڭ باياناتىدا بۇ شىركەتلەرنىڭ ھازىرغا قەدەر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى مال تەمىنلىگۈچى زاۋۇتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك خەۋپىگە قارىتا مۇۋاپىق ئىنكاستا بولغانلىقىنى ئىسپاتلايدىغان ھۆججەتلەرنى كۆرسىتىپ باقمىغانلىقى ھالبۇكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بىرىنچى يانۋاردىن بۇيان بۇ شىركەتلەردىن گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىغا ئاساسەن كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى ۋە مۇۋاپىق تەدبىر قوللىنىپ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ساقلىنىشى ياكى ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەلەپ قىلىنىپ كەلگەنلىكى تەكىتلەنگەن مەلۇم بولۇشىچە ياۋروپا ئاساسى قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ مەزكۇر ئەرزى گېرمانىيە پەزىلەتلىك پايچىكلار جەمئىيىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن ياۋروپا ئاساسى قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى ئەرزىدە گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول ئىدارىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ ۋولكسۋاگېن بىئېمدەبليۇ مېرسېدېس بېنزنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مال تەمىنلىگۈچىلىرىنىڭ زاۋۇتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى دەرھال تەكشۈرۈشى ۋە ئۆلچەملەرگە رىئايە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇشى تەلەپ قىلىنغان مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى بويىچە ئالىي قانۇن مەسلىھەتچىسى كلويى بەيلىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ مەركەز گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغانلىقىغا ئائىت جىددىي دەلىللەرگە ئاساسەن بۇ ئەرزنى سۇنغانىكەن كلويى بەيلى يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى بىز مەمۇرىي دائىرىلەردىن بۇ ئۈچ شىركەتنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن تېگىشلىك تىرىشچانلىق كۆرسىتىش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغان قىلمىغانلىقىغا قارىتا بۇ شىركەتلەرنىڭ خىتايدىكى تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئائىت جىددىي دەلىللەر ئاساسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى تەلەپ قىلدۇق كلويى بەيلى خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئۇلارنىڭ گېرمانىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول قىلىش ئىدارىسىغا سۇنغان ئەرزى ئەنگلىيە شېففىيلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئاشكارىلىغان دەلىللەر ئاساسىدا سۇنۇلغانىكەن كلويى بەيلى خانىم مۇنداق دېدى بۇ ئەرز ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى تەرىپىدىن ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلىنغان كەڭ دائىرىلىك تەكشۈرۈش ئاساسىدا سۇنۇلدى بۇ تەكشۈرۈش بۇ ئۈچ شىركەتنىڭ مەزكۇر رايوندىكى تەمىنلەش زەنجىرىدە جىددىي مەجبۇرىي ئەمگەك خەۋپى بارلىقىنى كۆرسەتمەكتە لېكىن ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغانلىقىنى رەت قىلىپ تەمىنلەش زەنجىرىگە قارىتا كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىنى قاتتىق ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ بىراق ياۋروپا ئاساس قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى ھەر خىل دوكلاتلار رايوندىكى كارخانىلاردا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقى شۇڭا شىركەتلەر ئىقتىسادىي تەپتىشلەرگە تايىنىپ ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىيىتىنى ئەتراپلىق ئادا قىلالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن گېرمانىيە پەزىلەتلىك پايچىكلار جەمئىيىتى بۇ ئەرزنى قوللىغان تەشكىلاتلارنىڭ بىرى بۇ تەشكىلاتنىڭ خادىمى تېلمان ماسا يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇ ئەرزنى قوللىغانلىقىنى چۈشەندۈردى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكى سودا پائالىيىتى ئوچۇق ئاشكارا ئەمەسكەن تېلمان ماسا مۇنداق دېدى چۈنكى ئۈچ چوڭ گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ بىزگە بەرگەن نېمە ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى چۈشەندۈرۈشلىرى ئوچۇق ئەمەس ھەتتا ئۇلار يىللىق پايچىكلار يىغىنلىرىدىمۇ ئۇلارنىڭ خىتايدا نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقى ئۇلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ساقلىنىشقا كاپالەتلىك قىلىش ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىمىزگە دائىر سوئاللىرىمىزغىمۇ جاۋاب بەرمىدى تېلمان ماسانىڭ ئېيتىشىچە ئۇلار بۇ ئەرز گېرمانىيە مەمۇرىي دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ خىتايدا نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىكەن تېلمان ماسا مۇنۇلارنى بايان قىلدى چۈنكى ئۇلار بىزگە رەسمىي بايانلىرىدا ۋە يىللىق پايچىكلار يىغىنلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ بارلىق كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتسىمۇ لېكىن بۇنى كونكرېت قانداق ئادا قىلغانلىقىنى چۈشەندۈرمەي كەلدى شۇڭا بىز بۇ ئەرز مۇناسىۋەتلىك دۆلەت دائىرىلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى پاكىزلاش توغرىسىدىكى يېڭى قانۇندا بەلگىلەنگەن كۈچىنى ئىشلىتىپ گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقى ئۇلارنىڭ خىتايدىكى تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلەتكەن ئىشلەتمىگەنلىكىنى تەكشۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز ۋولكسۋاگېن بۇ خەلقئارالىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچىدە زاۋۇت قۇرغان بىردىنبىر چەت ئەل ئاپتوموبىل شىركىتى بىز يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن ۋولكسۋاگېن شىركىتىگە خەت يېزىپ ئۇلارغا قارىتىلغان ئەيىبلەش ۋە ئۇلارنىڭ مەزكۇر ئەرزگە بولغان ئىنكاسىنى سورىدۇق بۇ شىركەتنىڭ ئىزچىللىق ۋە ھەمكارلىق ئالاقە ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى نىكولاي لاۋدى يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن مۇخبىرىمىزغا يوللىغان يازما باياناتىدا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئەرزدىن خەۋىرى يوقلىغى شۇڭا ئۇنىڭ مەزمۇنىغا قارىتا باھا بەرمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان باياناتتا تەكىتلىشىچە گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول ئىدارىسى ھازىرغا قەدەر ئۇلارغا بۇ ئەرز توغرىسىدا خەۋەر بەرمىگەن باياناتتا شۇڭا بىز بۇ ئەرزنىڭ مەزمۇنىغا ياكى ئۇنىڭ سەۋەبىگە ھازىرچە باھا بېرەلمەيمىز دېيىلگەن بولسىمۇ بىراق شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكلاتىغا قارىتا ئىنكاس بىلدۈرۈپ مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئادەم ئەتكەسچىلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان زامانىۋى قۇللۇقنىڭ بارلىق شەكىللىرىنى رەت قىلىدىغانلىقى مەجبۇرىي ئەمگەككە ئوخشاش ئېغىر خىلاپلىق ئىشلىرىدا ئەگەر تەمىنلىگۈچىلەر قىلمىشىنى تۈزەتمىسە ئۇلار بىلەن بولغان توختامنى بىكار قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان volkswagenنىڭ باش ئىجرائىيە دىرېكتورى ئولىۋېر بلۇم يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن ئۆزلىرىنىڭ بۇ يىل ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ لېكىن بۇ تەكشۈرۈشنى كىمنىڭ ئېلىپ بارىدىغانلىقى ئۇنىڭ كۆلىمى ۋە نەتىجىسىنى قانداق ئورتاقلىشىدىغانلىقىغا دائىر نۇرغۇن سوئاللار يەنىلا جاۋابسىز قالماقتا شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى مەركىزىنىڭ دوكلاتىنى تەييارلاشقا قاتناشقان تەتقىقاتچىلاردىن يالقۇن ئۇلۇيول يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ يەردىكى ھالقىلىق سوئال بۇ ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ سېنىڭ تەمىنلىگۈچىلىرىڭنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلالامسەن دېگەن سوئالغا توغرا جاۋاب بەرمەيۋاتقانلىقى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى بىزنىڭ يازغان دوكلاتلار auditing report ئەمەس پەقەت مۇشۇ سېكتوردىكى شىركەتلەرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە ھالدا مۇناسىۋىتى بولۇشى مۇمكىنمۇ مۇناسىۋىتى بولسا قايسى قاناللار ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن دېگەن سوئالغا جاۋاب ئىزدەشكە تىرىشتى دەپ قارايمەن لېكىن بۇ ئوخشاش ۋاقىتتا بىر سوئال ئىشارىتى پەيدا قىلىدۇ غەرب شىركەتلىرى ياكى ۋولكسۋاگنغا ئوخشاش شىركەتلەر مەن ئۆزۈمنىڭ زاۋۇتىدا مەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئىشلەتمىدىم دېگەن بىر جاۋابنى بېرىشى مۇمكىن لېكىن بىزنىڭ

مەيلى ئىنسان ھەقلىرى قوغدىغۇچىلار تەرىپىدىن بولسۇن مەيلى قانۇنىي ئىدارىي ئورگانلار جەھەتتىن بولسۇن قاتتىق دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان بىر سېكتور ئىكەنلىكىنى قايتىدىن تونۇپ يەتتى دەپ قارايمەن ھەم مەنچە بىزنىڭ دوكلاتنىڭ ئەڭ ئاساسىي ئالاھىدىلىكى مۇشۇ تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى باسقۇچلىرىدىن باشلاپ ئاخىرقى نىھايىي ئىستېمال مەھسۇلاتلىرىغا كەلگۈچە بولغان ئارىلىقتىكى مۇناسىۋەتنى ئېنىقلاپ چىقىش بولدى گېرمانىيە پەزىلەتلىك پايچېكلار جەمئىيىتىدىكى تېلمان ماسانىڭ ئېيتىشىچە ۋولكسۋاگېن ئۇيغۇر رايونىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان بولسىمۇ لېكىن رايوننىڭ ۋەزىيىتى ئەمگەك مۇپەتتىش شىركەتلىرىنىڭ مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا يار بەرمەيدىغانلىقى ۋە بۇ خىل تەكشۈرۈشنىڭ ئىشەنچلىك بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە تېلمان ماسا مۇنداق دەيدۇ بۇ شىركەتلەر مەزكۇر رايوندا ئاكتىپ ئەمەس چۈنكى ئۇلار ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۇلۇمى بارلىقى ۋە ھېچقانداق بىر ئىشچىنىڭ ۋەزىيەت توغرىسىدا ئەركىن سۆز قىلالمايدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ بۇ ئۇلارنىڭ مەزكۇر رايوندا مۇپەتتىشلىك پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بېرىشنى توختىتىشىنىڭ سەۋەبى چۈنكى مۇپەتتىش شىركەتلىرىنىڭ ئۆزلىرىمۇ ئېلان قىلغان ھەرقانداق تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئىشەنمەسلىكى مۇمكىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ ئەرزىنى قوللىغان تەشكىلاتلارنىڭ بىرى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى غەيۇر قۇربان يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇن بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا بۇ شىركەتلەر بىلەن بولغان دىئالوگلار داۋاملىق ئوچۇق بولسىمۇ ئەمما قانۇنىي ۋاسىتىلارنى قوللىنىپ بۇ شىركەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشنى توغرا تاپقانلىقىنى بىلدۈردى.
بىز بۇ يەردە پەقەتلام سۆھبەت بىلەن بۇ كۆزلىگەن نىشانىمىزغا يەتىدىغانغا كۆزىمىز يەتمىدى. يەنى بۇنداق دىئالوگلاردا، سۆھبەتلەردە ھېچقانداق تەسىر كۈچىمىز بولماي تۇرۇپ، بۇ يەردە كۆزلىگەن مەقسەتلەرگە ئېرىشمەك ئۇنداق ئاسان ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ گېرمانىيەنىڭكى قانۇن تەرىپىدىن بېرىلگەن ھوقۇقلارنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ، بۇ شىركەتنىڭكى قانۇنىي مەسئۇلىيەتلىرىنى سۈرۈشتۈرۈشنى توغرا تاپتۇق ۋە ئەينى زاماندا دىئالوگ يولىنىمۇ ئوچۇق قويۇۋاتىمىز.
لېكىن ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىدىكى كلوي بەيلى خانىم بولسا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىگە جايلاشقان زاۋۇتىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك خەۋپلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلمىغانلىقى شۇنداقلا بۇ خىل خەۋپلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا گېرمانىيە قانۇنى تەلەپ قىلغان تەدبىرلەرنى قوللانمىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە ئۇنىڭ قەيت قىلىشىچە ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش قارارى بۇ زاۋۇتنىڭ خىزمەت شارائىتىنى ئۆلچەشتىكى مۇۋاپىق تەدبىر ئەمەسكەن كلوي بەيلى مۇنداق دېدى بىز بۈگۈن ۋولكسۋاگېننىڭ رايوندىكى زاۋۇتىدا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغانلىقىنى بىلدۇق لېكىن نەچچە يىللاردىن بېرى شۇ نەرسە ئايدىڭلاشقان بولدى مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەمگەك شارائىتىنى ئېنىقلاش ۋە رايوندا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يوقلىغىنى بېكىتىشنىڭ مۇۋاپىق چارىسى ئەمەس چۈنكى بۇ رايوندا ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇرلارغا قارىتا باستۇرۇش ئېلىپ بېرىلماقتا گېرمانىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى گېرمانىيەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى ماقۇللىغان بولۇپ بۇ قانۇن بۇ يىل بىرىنچى يانۋاردىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۈستىدىن گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىسادىي ۋە ئېكسپورت كونترول ئىدارىسىغا سۇنغان ئەرزى بۇ قانۇن ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغاندىن بېرى سۇنۇلغان ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تۇنجى ئەرز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ ئەينى ۋاقىتتا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدەك كۈچلۈك ئەمەس دەپ قارالغان بۇ قانۇن گېرمانىيە فېدېرال ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول ئىدارىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشتە مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىغان شىركەتلەرنى تەكشۈرۈپ زۆرۈر تېپىلسا ئۇلارغا جەرىمانە قويۇشى ھەتتا ئۈچ يىلغىچە ھۆكۈمەت توختاملىرىغا ئېرىشىشىنى چەكلىشى بەلگىلەنگەن
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى قازاق ۋە قىرغىز قاتارلىق مۇسۇلمان تۈركىي خەلقلەر ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسىتى سەۋەبىدىن خەلقئارادا كۈچلۈك ئەيىبلەشكە ئۇچراۋاتقان مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتى ساياھەتنى مەدەنىيەت بىلەن بىرلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك دېگەن شوئار بىلەن قەدىمىي شەھەر قەشقەرنى ساياھەتچىلىكنىڭ مەركىزىگە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشماقتا ئىچكىرىدىكى خۇسۇسىي كارخانىلارنى بۇنىڭغا كۆپلەپ جەلپ قىلىپ زور سوممىلىق مەبلەغ تۈرلىرى ئىمزالىغان تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلايسىلەر
ئۇيغۇر ئېلىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى مۇتەخەسسىسلەر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە بىر قىسىم دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ قاتتىق ئەيىبلىشىگە ئۇچراۋاتقان مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ بەختىيار ياشاۋاتقانلىقى

خىتاي مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقىنىڭ كەسپىي يۇقىرى سۈپەتلىك مۇلازىمەت تۈر ئالماشتۇرۇش ۋە مەبلەغ سېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش خىزمەتلىرىنىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى باسقۇچى ھېسابلىنىدىغان مەدەنىيەت ۋە ساياھەت كەسپىي پائالىيىتى قەشقەردە ئۆتكۈزۈلگەن ئىمزالانغان مەبلەغ سېلىش ۋە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تۈرىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى ئون مىليارد يۈز مىليون يۈەندىن ئېشىپ كەتكەن ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ساياھەت تەرەققىيات يىغىنى ۋە شىنجاڭ ياخشى جاي نامى ئاستىدا ساياھەتنى ئىلگىرى سۈرۈش يىغىنى قەشقەردە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ بۇلارغا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتتىن بولۇپ جەمئىي ئالتە يۈز كىشى قاتناشقان بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن بەشىنچى ئايغىچە جەمئىي يۈز ئاتمىش ئىككى خۇسۇسىي كارخانا ئۇيغۇر ئېلىگە كېلىپ ھەر خىل تۈردىكى تۆت يۈز ئوتتۇز تۆت تۈرنى يولغا قويغان ۋە ئون سەككىز مىليارد سەككىز يۈز ئەللىك مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان ئۇنداقتا لاگېرلارنى قۇرۇپ بىر قانچە مىليون ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر سولىغان ۋە مەدەنىيەت ۋە دىنىي جەھەتتىن كاللا يۇيۇش ئېلىپ بارغان ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپتىن چەكلىگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسلامىي ئېتىقادلىرىنى چەكلەپ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەكلەر سېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن بىردىنلا قەشقەرنى پۈتۈن

ۋە ئىشلىتىشنى تېزلىتىپ ساياھەتنى مەدەنىيەت بىلەن بىرلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك دەپ كۆرسەتكەن ئىدى ئەمما ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان ۋە بۇ رايوندىكى مەسىلىلەر ھەققىدە تەتقىقات قىلىۋاتقان ئانالىزچىلارنىڭ قارىشى تامامەن باشقىچە بولۇپ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دوكتور دەررېن بايلېر ئەپەندى خىتاينىڭ ساياھەتچىلىك ۋە مەدەنىيەتنى بېيىتىش ئىلگىرى سۈرۈش ئۇيغۇر ئېلىنى تولۇق مۇستەملىكە قىلىشنىڭ يەنە بىر قورالى دەپ باھا بەردى ئۇ ئۆز باھاسىنى مۇنداق ئىزاھلىدى
ساياھەتچىلىك دۆلەتنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىشنىڭ بىر ئۇسۇلى ئەلۋەتتە ساياھەتچىلەرنىڭ نېمىلەرنى كۆرەلەيدىغانلىقى نېمىگە ئۇچرىشىدىغانلىقىنى قانداق چۈشىنىش كېرەكلىكى توغرىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ناھايىتى ئىنچىكىلىك ۋە ئەستايىدىللىق بىلەن باشقۇرىدۇ شۇڭا ئۇيغۇر ئېلىدا نۇرغۇن جايلارنىڭ قىزىل ۋەتەنپەرۋەرلىك تەشۋىقاتى قىلىدىغان يەرلەرگە ئايلانغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز ھەمىشە بۇ گۈزەل جايلاردا ياشايدىغان ئوتلاق ياكى بوستانلىقلاردا ياشايدىغان كىشىلەر زەربە نىشانە قىلىنىۋاتىدۇ دۆلەت ئۇلارنىڭ زېمىنىنى تارتىۋېلىپ ساياھەتچىلەر ئۈچۈن باغچە ياساۋاتىدۇ كىشىلەرنى ماكانلىرىدىن كۆچۈرۈپ شەھەرلەرگە كۆچۈشكە ۋە زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئىشلەشكە زورلاۋاتىدۇ شۇڭا ساياھەتچىلىك ئۇيغۇر ئېلىنى مۇستەملىكە قىلىشنىڭ يەنە بىر قورالى
ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلار مەسىلىسى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە باشقا باستۇرۇش مەسىلىلىرى تەتقىقات بويىچە تونۇلغان ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز ئەپەندى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساياھەتچىلىكنى كۈچەيتىشنىڭ مەدەنىيەتنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى ئېلىپ بېرىش ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى ئۇ ئۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى
ھۆكۈمەت ساياھەتچىلىكتىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھەممە ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە خىتاي نۇرغۇن خىتاي ئاھالىلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىغا ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇلار بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ مۇستەملىكىسى ياكى مەڭگۈ ئاجرالماس بىر ئۆلكىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشقا تىرىشىۋاتىدۇ. كىشىلەرنى خىتاي تىلىنى ئۆگىنىشكە مەجبۇرلايدۇ. چۈنكى خىتاي ساياھەتچىلەرگە مۇلازىمەت قىلىش ئۈچۈن خىتاي تىلىنى پىششىق بىلىشى ۋە تەرەققىي قىلىشى كېرەك دەپ قارايدۇ شۇڭا ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساياھەتچىلىك مەدەنىيەتنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىش ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا ۋە ئاخىرقى قېتىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى بولۇپمۇ قەشقەرنى زىيارەت قىلىپ كۆپ كۆزىتىش نەتىجىلىرىگە ئېرىشكەن ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ مائارىپچى دوكتور فېلىس ۋاكاف خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئېلىدا جۈملىدىن قەشقەر قاتارلىق جايلاردا ساياھەتچىلىكنى كەڭ راۋاجلاندۇرۇشنىڭ مەقسىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىدىكى زىيارەتلىرىنى مىسال بىلەن كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى
مېنىڭچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ساياھەتچىلىك ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇردى. ئۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشى ناھايىتى ئاسان. مېنىڭچە، بۇ ناھايىتى ئاسان ئىش. چۈنكى يەرلىك ئاھالە ئۈستىدە شۇنداق كونتروللۇقى بار. لاگېر بار جايغا يېقىن بېرىشقا بولمايدۇ. ماڭا مەسچىتكە كىرىشكە رۇخسەت قىلىنمىدى. ئىشىكتە چوڭ قۇلۇپ بار ئىدى. ھېچكىمدە ئاچقۇچى يوق. بۇ جۈمە كۈنى ئەتىگەن، بىلىسىز. ئەلۋەتتە، كىشىلەر ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مەسچىتكە كېلىشى كېرەك، ئەمما ھېچكىم يوق. مېنىڭچە، بۇنداق قىلىش خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ناھايىتى تەبىئىي ئىش. ئەگەر قىلغان ئىشىڭىزنى يوشۇرماقچى بولسىڭىز، ساياھەتچىلەرنى تەكلىپ قىلىپ يوشۇرىسىز. ساياھەتچىلەر پەقەت بەزى نەرسىلەرنى كۆرەلەيدۇ. بۇنداق قىلغىلى ئۇزۇن بولدى. مېنىڭچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ساياھەتچىلىك ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇردى. ئۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشى ناھايىتى ئاسان، چۈنكى ئۇلار ساياھەتچىلەرنىڭ نەگە بارىدىغانلىقىنى ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ نېمىلەرنى كۆرىدىغانلىقىنى كونترول قىلالايدۇ. مېنىڭچە، ساياھەتچىلىك دۇنياغا ياخشى تەرىپىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل ئۇسۇل. ئۇلار ساياھەتچىلەرنى ۋە ژۇرنالىستلارنى كېلىپ ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئوينىغۇچىلارنى كۆرۈشكە تەكلىپ. ئۇلارنىڭ كۆرسىتىدىغىنى ھەممەيلەن خۇشال، ھۆكۈمەت خۇشال، ساياھەتچىلەر خۇشال دېگەنلىكتۇر. ئۇ يەردىكى يەرلىك خەلق بىزنى كۆرۈپ خۇشال بولۇشى مۇمكىن، لېكىن ئۇلارنىڭ خۇشال بولۇش بولماسلىقى ماڭا ئېنىق ئەمەس.
ئۇ ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر قاتارلىق جايلىرىدا كۆرگەنلىرىنى ۋە تەسىرات ھەققىدە مۇنداق دېدى.
ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى مەن ئۇيغۇر ئېلىنى كۆرگىلى باردىم. بۇ قېتىمقى كەچۈرمىشلىرىم تۇنجى قېتىم بارغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلدىكىگە ئوخشىمايتتى. مەن ئۇيغۇر ئېلىگە جەمئىي سەككىز قېتىم باردىم. مەن بۇ قېتىم بارغاندا ئەھۋال بەك پەرقلىق ئىدى. مەن ھەتتا توقسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا بارغان ئىدىم. مەن توقسان بىر، توقسان ئۈچىنچى يىلى يازدا باردىم. ھەر يىلى نۇرغۇن ئىشلار ئۆزگەردى دەپ ئويلايمەن. پوزىتسىيەدە نۇرغۇن ئۆزگىرىش بولدى. بولۇپمۇ ئاخىرقى قېتىمدا نۇرغۇن نۇرغۇن ئۆزگىرىشلەر بولدى دەپ ئويلايمەن. مېھمانخانىلارغا كىرىش ئېغىزىدا، يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيول بويلىرىدا تەكشۈرۈش پونكىتلىرى بار ئىدى. مەن تۇرغان ھەر بىر مېھمانخانىدا ئۇلار مېنىڭ رەسىمىمنى تارتتى. بىلەمسىز، پويىز بىلەن ئۈرۈمچىدىن دوستۇمنى يوقلىغىلى بارغانتىم. پويىزدىن چۈشۈپ سىرتقا چىقىپ دوستۇم بىلەن كۆرۈشمەكچى ئىدىم ساقچىلار كېلىپ مېنى ئالاھىدە ئىشخانىغا ئېلىپ باردى ۋە مېنى سوراققا تارتتى كىمنى زىيارەت قىلىسىز قەيەردە تۇرىسىز دېگەن سوئاللارنى سورىدى مەن ئۇلارنىڭ زەربە بېرىش نىشانى بولدۇم بىز كوچىلارنى ئايلىنىپ ساياھەت قىلدۇق ئەمما ساياھەتچىلىك پەقەت ئىشنىڭ كۆرۈنىدىغان تاشقى قىسمى ھېچكىم سىزنى جازا لاگېرىغا ساياھەتكە ئېلىپ بارمايدۇ ئۇلار ھەرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ ئەمما مەن ئىشىنىمەنكى، ھۆكۈمەت ساياھەتچىلىكنى ئۆزىنىڭ قانچىلىك ياخشى ئىكەنلىكىنى، ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ناخشا- ئۇسسۇلىنى تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ خۇشال- خۇرام ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. مەن قەشقەردىكى ئارقا كوچىغا بارغىنىمدا، بىلەمسىز، بەزى خانىم- قىزلار مېنى ئۆيىگە تەكلىپ قىلماقچى بولدى. بىر ياش ئادەم مەن بار كوچىغا كېلىپ بېشىنى لىڭشىتتى. ئۇ ناھايىتى ياخشى ئىنگلىزچە سۆزلىيەلەيتتى. ئۇ، ياق، ئۆيگە كىرەلمەيسىز، ئىچىگە كىرىشكە بولمايدۇ، دېدى. بىلەمسىز، مەن كوچىغا قارىدىم. ھەممە يەردە كامېرالار بىزگە قاراپ تۇراتتى. ئەگەر ئۇلار مېنى ئۇلارنىڭ ئۆيىگە كىرىشكە رۇخسەت قىلغان بولسا، ئۇلار ئاۋارىچىلىققا ئۇچرايتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى خىتاينىڭ قەشقەر ئوتتۇرا غەربىي ۋە جەنۇبىي ئاسىيا سودا يەرمەنكىسى ھەم شېنجېن خەلقئارا سودا يەرمەنكىسىنى تەڭ قەدەمدە قەشقەردە باشلىدى خىتاي تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى بۇ يەرمەنكە ھەققىدە گۈزەل ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ چىرايلىق كىيىنگەن سۈرەتلىرى بىلەن بېزەلگەن تەشۋىقاتلىرىنى كەڭ تارقاتتى خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەرنىڭ تامامەن ئۆزگەرگەن تەرەققىي قىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ بەختىيار ياشاۋاتقان مەنزىرىلىرىنى كۆرسىتىدىغان تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىپ قەشقەرگە تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرنى ۋە ئىچكىرى خىتايدىكى شىركەتلەرنى جەلپ قىلماقتا تېخى يېقىندىلا قەشقەردە خىتاينىڭ جەنۇبىي شىنجاڭنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يىغىنى ئېچىلغان ۋە چوڭ شىركەتلەردىن باشقا يەنە خۇسۇسىي شىركەتلەردىن جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىگە جۈملىدىن قەشقەرگە كىرىپ ئىش ئېلىپ بېرىشنى قوللاش قارار قىلىنغانىدى يېقىنقى بىر قانچە كۈندىن بۇيان تەڭرىتاغ تورىنى ئاساس قىلغان خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك مۇسۇلمان مىللەتلەرنىڭ خىتايلار بىلەن بىرلىكتە خۇش پۇراقلىق تاڭزۇڭزا بايرىمىنى كۈتۈۋېلىش ئىجىل ئىناقلىق بەرپا قىلىش پائالىيىتى ئېلىپ بارغانلىقى تەشۋىق قىلىنماقتا كۆزەتكۈچىلەر بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ يەنە بىر بالداق يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلگەنلىكىنىڭ بىر مىسالى دەپ قارىماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن تەڭرىتاغ تورى يېقىندا خەۋەر بېرىپ، ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق يەرلىك مۇسۇلمانلارنىڭ خىتاي بىلەن بىرلىكتە تاڭزۇڭزا بايرىمىنى كۈتۈۋالغانلىقى ۋە رايوندا ئىجىل-ئىناقلىق بەرپا قىلغانلىقىنى تەشۋىق قىلغان. مەزكۇر خەۋەردە ئون بەشىنچى ئىيۇندىن ئون توققۇزىنچى ئىيۇنغىچە ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي تېلېگراف چەكلىك شىركىتى ئاياللار بىرلەشمىسى، خىتاي بىرلەشمە تور خەۋەرلىشىش چەكلىك شىركىتى، ۋە خىتاي خەلق بانكىسى قاتارلىق ئىدارە ئورگانلارنىڭ ساۋەن ئاقسۇ ئۈرۈمچى سانجى قاتارلىق شەھەر ۋە رايونلارغا تەشكىللەپ ئەۋەتكەن ئۈچ ئەل خىزمىتى ئەل رايىنى بىلىش ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش ئەلنى مايىل قىلىش ئەترەتلىرى شۇ جايلاردىكى يەرلىك ئاھالىلەر بىلەن خىتاينىڭ تاڭزۇڭزا بايرىمىنى كۈتۈۋالغانلىقى بايان قىلىنغان ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ماجۈ ئەپەندى بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئويۇنلىرى ئەمەلىيەتتە ھازىر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن بىر قەدەمدە ئېلىپ بېرىۋاتقان مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئاسسىمىلياتسىيە جېڭى. ياكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدۇر. بۇ شۇنداقلا خىتاينىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى تەشۋىقاتىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يۈرگۈزۈشتىكى كونكرېت ۋاسىتىلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. خىتاي بۇندىن كېيىنمۇ تاڭزوڭزا بايرىمىغا ئوخشاش پەقەت خىتايلارغا خاس بولغان مەدەنىيەت ئامىللىرىنى ھەر خىل شەكىل ۋە ئۇسۇللاردا ئۇيغۇرلار تۇرمۇشىغا سىڭدۈرۈشنى توختاتمايدۇ. خىتاي ئەزەلدىن تارىخنىڭ ھەقىقىتىنى بۇرمىلاپ، ئەمەلىيەتتىن ھالقىغان ھالدا تارىخىي رېئاللىقنى بۇرمىلاپ كۆرسەتمەكتە. ئۇلار مۇشۇ خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخ، دىنىي ئېتىقاد، ئۆرپ-ئادەت ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. دەرۋەقە، ئۇيغۇرلار ھازىر ھەقىقەتەنمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى كۈچىنى ۋە تەشەببۇسكارلىقىنى يوقىتىپ قويدى. مانا بۇلار ئوچۇق-ئاشكارا شەكىلدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش قىلمىشىدۇر. تارىختىن بۇيانقى ئۇيغۇرلارغا ئائىت بارلىق ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيەت مىراسلىرىنى يوقىتىش ياكى ئۇنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئۇرۇنۇشى خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ تىپىك مىسالىدۇر.
خىتاينىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە يەنە كەنت مەھەللىلەردىكى ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق يەرلىك مىللەت كىشىلىرىنىڭ بىر يەرگە جەم بولۇپ تاڭزوڭزا ياساۋاتقانلىقى شۇنداقلا بايرام كەيپىياتىغا چۆمۈلگەنلىكىگە دائىر كۆپلىگەن ياسالما سۈرەتلەر كىرىشتۈرۈلۈپ كۆرسىتىلگەن ئىسرائىلىيىدە ياشايدىغان خىتاي يازغۇچى تاڭ دەنخوڭ خانىممۇ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ تۈردىكى كۈلكىلىك تەشۋىقاتلىرىغا قارىتا ئەپسۇسلۇقىنى بىلدۈردى

يەنە بىر تەرەپتىن، خىتاي بۇ ئارقىلىق كېيىنكى ئەۋلادلارنى ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ ياسىغان بۇ ساختا تارىخقا ئۇلارنى ئىشەندۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئۇلار ئۇچۇر مەنبەسىنى چەكلەش، ئىدېئولوگىيە جەھەتتە قاتتىق كونترول قىلىش ئارقىلىق خىتاي مىللەتچىلىكىنى تەرغىب قىلماقتا، خىتايلارنىڭ مىللىي ئىپتىخارلىق ۋە غالىبلىق تۇيغۇسىنى كۈچلەندۈرمەكتە. ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياش ۋە خەلقئارادىن كېلىدىغان بېسىملاردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئاسسىمىلياتسىيە ۋە،

تەڭرىتاغ تورىنىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى لۇشۈن مۇزېينىڭ خىزمەتچىلىرى ياپونىيەلىك ھىكارى ئوتانى تەرىپىدىن تۇرپان ئاستانە قەبرىستانلىقىدىن ئوغرىلانغان قەدىمكى ھۆججەتلەرنى رەتلەۋاتقاندا ئۇلارنىڭ ئارىسىدىن ئوت چۆپتىن ياسالغان تاڭزوڭزا ئەۋرىشكىسىنى بايقىغانلىقى ئۇنىڭ بۈگۈنكى تاڭزوڭزىنىڭ شەكلىگە ناھايىتى ئوخشايدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فولكلورى كەسپى بويىچە ئوقۇتقۇچى بولغان نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مېھراي مەمتىلى خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا تاڭزوڭزا بايرىمىغا ئوخشاش بايراملارنى زورلاپ تېڭىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوقىتىش ئۇلارنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قوينىغا سىڭدۈرۈۋېتىشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇيغۇر خەلقى ئەزەلدىن ئۆزىمىزنىڭ بايرىمىنى، چوڭ چوڭ ئۆرپ-ئادەت مۇراسىملىرىنى ئۆزلىرىمىز ئۆز ئالدىمىزغا ئۆتكۈزۈپ كەلگەن. خىتايلار بۇنى بىلىدۇ، لېكىن يېقىندىن ياقى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئىرقىي جەھەتتىن قىرىش، مەدەنىيەت جەھەتتىن ئۆزگەرتىش، دىنىي جەھەتتىن ئۆزىنىڭ ئېتىقادىدىن تاندۇرۇش دېگەندەك سىياسەتلىرى ئىشقا ئاشمىغاندىن ياقى، مۇشۇ خىتايلارنىڭكى ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى زورلاپ تەبرىكلىتىش ئارقىلىق

قىيناپ كەتتى. بەك ئارتۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى، ئېتىقاد تاجاۋۇزچىلىقى قىلىپ كەتتى. لېكىن بۇ خەلقئارادىمۇ ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىنى چۈشۈرۈشتىن باشقا ئىش يوق. خەلقىمىزنىڭكىمۇ قارشىلىقىنى ئاشۇرۇشتىن باشقا ئىش يوق. مەقسەت خەلقىمىزنى ئۆزىنىڭ تۇتقان يولىدىن ئازدۇرۇش، خىتاي قىلىۋېتىش. لېكىن ئۇيغۇر خەلقى شۇنى بىلىدىكى، ھەرقانداق ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ تۇتقان يولى، ئېتىقاد قىلغان دىنى ھەم قىممەت قاراشلىرىدىن ۋاز كەچمەيدۇ. ئۇيغۇر خەلقى بۇنىڭغا ناھايىتى سەزگۈر تۇرىدۇ. ھەرقانداق ئىشتىن ۋاز كەچسىمۇ، لېكىن ئېتىقادىدىن، ئۆزىنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىدىن ۋاز كەچمەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا ئەل رايىنى بىلىش ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش ۋە ئەلنى مايىل قىلىش دېگەن نام ئاستىدىكى ئاتالمىش ئۈچ ئەل خىزمىتى سىياسىتىنى يولغا قويۇپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە كونترول قىلىش ستراتېگىيىسىنى يولغا قويغان ئىدى يۈز مىڭلىغان خىتاي كادىرلىرى ئەل رايى خىزمىتى دېگەن نامدا تۆۋەنگە چۈشۈرۈلۈپ ئۇيغۇرلارنىڭ شەخسىي ھاياتىنىڭ ھەر بىر قاتلاملىرىغىچە كۆزەتچىلىككە قويۇلغان ئىدى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلاپ بۇ سىياسەتنىڭ تېخىمۇ جىددىي تۈستە ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغانلىقى مەلۇم ماجۈ ئەپەندى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا مۇنۇلارنى تەكىتلەپ ئۆتتى. مەدەنىيەت ۋە تەرەققىيات ئىنسانىيەت جەمئىيىتىدە ئەزەلدىن مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن ئاساسىي ئېقىم. تارىختىن بۇيان ئىنسانىيەتكە ۋە مەدەنىيەتكە قارشى كۈچلەر مەلۇم مەزگىل غالىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما ئاخىرىدا ھەممىسى مەغلۇپ بولغان. بۈگۈنكى كۈندە ھەرقانداق بىر مىللەتنى ۋە ياكى مەدەنىيەتنى زورلۇق كۈچ بىلەن يوقىتىۋەتكىلى بولمايدۇ. چۈنكى مەدەنىيەت ۋە ئىرقىي جەھەتتىكى يوقىلىش كۆپىنچە ئىچكى جەھەتتىكى قالاقلىقتىن. تەرەققىياتقا يېتىشەلمىگەنلىكتىن ۋە ھاياتىي كۈچىنىڭ ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىدىن بولىدۇ. شۇڭا مەن ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ بۇ نۇقتىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يېتىپ، خىتاينىڭ بېسىمىغا باش ئەگمەسلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى قەتئىي قوغدىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇلارنىڭ ھەر زامان ئۈمىدۋار ياشىشى ئۈچۈن مەدەت تىلەيمەن. يېقىندا ۋولكسۋاگېن بىئېمدابليۇ مېرسېدېس بېنز قاتارلىق شىركەتلەر ئۈستىدىن گېرمانىيىنىڭ فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسىغا ئەرز سۇنۇلغان بۇ ئەرزنى قوبۇل قىلغان فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسى يۇقىرىقى شىركەتلەر ئۈستىدىن بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلغان بۇ قارارنىڭ چىقىرىلىشى نۆۋەتتە گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىنىڭ قىزىق تېمىسىغا ئايلىنىپ ۋولكسۋاگېن قاتارلىق داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىگە قارىتا گۇمان ۋە سوئاللارنىڭ تۇغۇلۇشىغا سەۋەب بولماقتا ئۇنداقتا گېرمانىيە شىركەتلىرى دۇچ كېلىۋاتقان بېسىملار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە تەسىر كۆرسىتەمدى يوق تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ فولكسۋاگېننى ئۆز ئىچىگە ئالغان گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئىلگىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىدە ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ كۈچلۈك ئەيىبلەشلىرىگە دۇچ كەلگەن بولسىمۇ زاۋۇتىمىزدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر ھېچقانداق مەسىلە بايقىمىدۇق دەپ ئۆزلىرىنى ئاقلاپ خىتاي بىلەن بولغان تىجارەتلىرىنى نورمال داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەنىدى ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى يېقىندا فولكسۋاگېن، بېئېمۋې، مېرسېدېس بېنز قاتارلىق شىركەتلەر ئۈستىدىن گېرمانىيەنىڭ فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسىغا ئەرز سۇنغاندىن كېيىن، بۇ ئىدارە يۇقىرىقى شىركەتلەر ئۈستىدىن بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلغان. بۇ قارار بىر قانچە كۈندىن بۇيان گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىنىڭ قىزىق تېمىسىغا ئايلىنىپ، فولكسۋاگېن قاتارلىق چوڭ سودا گۇرۇھلىرىنىڭ ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىگە قارىتا گۇمان ۋە سوئاللارنىڭ تۇغۇلۇشىغا سەۋەب بولماقتا. گېرمانىيەنىڭ دۆلەتلىك رادىئو تېلېۋىزىيە قانىلى ئا ئېر دېنىڭ يىگىرمىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان ئاپتوموبىل شىركەتلىرى ئۈستىدىن شىكايەت ناملىق خەۋەرگە ئاساسلانغاندا فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىش ئىدارىسى پاكىتلار ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا ئەمەس بەلكى گۇمان تۇغۇلغاندىلا تەكشۈرۈش پرىنسىپى بويىچە ياۋروپا ئاساسىي قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ ئەرزىگە جىددىي قارىغان مەزكۇر ئورگان مەخسۇس بىر بىتەرەپ تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بار دەپ قارىلىۋاتقان خىتايدىكى گېرمانىيە شىركەتلىرى ئۈستىدىن بىۋاسىتە شەرتسىز تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىكەن فولكسۋاگېنغا قارشى پائالىيەتلەرنى يىللاردىن بۇيان ئىزچىل ۋە كۈچلۈك رەۋىشتە قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق تەشكىلاتلارنىڭ بىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدۇر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىر خەلقئارادىكى يەتتە يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق چوڭ شىركەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئالاقىسى بار ئىكەن. فولكسۋاگېن شۇلارنىڭ ئىچىدىكى تىپىك بىرى ھېسابلىنىدىكەن. ھازىرغىچە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېنىقلاپ چىققان خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ پاكىتلار بىلەن دەلىللەپ چىققان سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغان ۋاقتىمىزدا، دۇنيادىكى ئالتە يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق خەلقئارالىق شىركەتلەرنىڭ بىۋاسىتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق بولغانلىقى ئوتتۇرىدا. ئەمدى فولكسۋاگېن گېرمانىيەدىكى ۋە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئاپتوموبىل شىركىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن ۋە شۇنداقلا ئۈرۈمچىدە زاۋۇت ئاچقانلىق سەۋەبى بىلەن مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرنىڭ بېشىدا كەلگەن بىر ئورگان ئۇنىڭ ئۈچۈن يىللاردىن بۇيان مەيلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولايلى باشقا خەلقئارالىق تەشكىلاتلار بولسۇن ۋە باشقا ئۇيغۇر ئاكتىۋىستلار بولسۇن ھەر خىل شەكىلدە بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان فولكسۋاگېننىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشى بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش ھەققىدە نۇرغۇن پائالىيەتلەر ئېلىپ بېرىلدى فولكسۋاگېن ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى نوپۇزىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سوئاللىرىغا بەرگەن جاۋابلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتىكەن فولكسۋاگېن ھازىرغىچە ئۆزىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولمىغانلىقلىرىنى بۇنىڭغا دىققەت قىلغانلىقلىرىنى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىگە ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقى ھەققىدە نۇرغۇن باياناتلارنى بەرگەن بولدى بىز خەتلەرنى يازدۇق نۇرغۇن خەتلىرىمىزگە جاۋاب بېرىپ ئۆزىنى ئاقلاشقا تىرىشتى ئەمما بۇ پەقەت ئۆزىنىڭ بۇ جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان ئۆزىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقان ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنىڭ زېدىلىنىشىنى سەلبىي تەسىرگە ئۇچرىشىنى خالىمىغانلىقىنىڭ بىر ئالامەتلىرى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، نۆۋەتتە تۆت يۈز ئاتمىشتىن ئارتۇق خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى فولكسۋاگېنغا ئوخشاش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرگە قارشى پائالىيەتلەر ئېلىپ بارماقتىكەن ھەمدە بۇنىڭ بارغانسېرى ئۈنۈمى كۆرۈلمەكتىكەن. بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىدە بىر قىسىم شىركەتلەرنىڭ خىتايدىن چېكىنگەنلىكىنى ياكى زاۋۇتلىرىنى تاقىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش مۇمكىن ئىكەن. تۆت يۈز ئاتمىشتىن ئارتۇق خەلقئارالىق ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتى ئىشچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ بىرلىكتە ھەمكارلىق قىلىشى مۇناسىۋىتى بىلەن بەلگىلىك تەسىر رول ئويناۋاتىدۇ بىر قىسىم شىركەتلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان تىجارەتلەردىن ۋاز كەچتى پاختا سېتىۋالىدىغان ئىشلاردىن ۋاز كەچتى ئاز بولسىمۇ بۇ بىر قىسىم شىركەتلەرگە ھەتتا ھازىرغىچە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان شىركەتلەرگە بېسىم شەكىللەندۈرۈۋاتىدۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ جەھەتتە ھەم خەلقئارالىق ئومۇمىي سەپەرۋەرلىكلەر قوزغاش ھەم دۆلەتلەرنىڭ يەرلىك قانۇنلىرىغا مۇراجىئەت قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىشنىڭ ھەر تۈرلۈك يوللىرىدا پائال ھەرىكەت قىلماقتىكەن. ھەم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىز بۇنىڭ ئۈچۈن بىر تەرەپتىن بۇ شىركەتلەرنى ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىپ توختىتىشقا قىستاۋاتىمىز، يەنە بىر تەرەپتىن،

مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق شىركەتلەرنى قانۇنىي جەھەتتىن توختىتىشنىڭ يوللىرى ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھەرىكەت قىلىۋاتىمىز شۇنچە كۈچلۈك خەلقئارالىق بېسىملارغا پەرۋا قىلماي ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى ساقلاپ قېلىشتا چىڭ تۇرغان ۋە ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلغا قەدەر خىتايغا سالىدىغان مەبلەغلىرىنى ئون بىر پىرسەنت كۆپەيتمەكچى بولۇۋاتقان فولكسۋاگېننىڭ كېيىنكى ئىستىقبالى ھەققىدە يەكۈن چىقىرىش ھازىرچە بالدۇرلۇق قىلىدىكەن ئەمما ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇرباننىڭ ئىپادە قىلىشىچە، فولكسۋاگېنگە ئوخشاش چوڭ شىركەتلەر دۇچ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق بېسىملار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىدىكەن. فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى جۈملىدىن مۇشۇ يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان، مەملىكەتنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىن كېلىۋاتقان چوڭ بېسىملارغا قارىماي، يەنىلام بۇ خىتايدا سېلىۋاتقان مەبلەغنى ئاشۇرماقچى بولغانلىقى مېنى قاتتىق غەزەپلەندۈردى ۋە نومۇسلاندۇرۇۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە، فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى بۇ يەردە بۇ قىلغانلىقى قەتئىي خاتا، ئىنسانىي ھەقلەر نۇقتىسىدىن چىقىپ ئېيتقاندىمۇ خاتا، ئىقتىسادىي نۇقتىدىن چىقىپ ئېيتقاندىمۇ خاتا. كېيىنكى ۋاقىتلاردىمۇ ئە بۇ مەتبۇئاتلاردا جىددىي ئەكس ئەتتى. ئۇنىڭ ئەسكەرتىشىچە، فولكسۋاگېننىڭ جاھىللىقى گېرمانىيە جەمئىيىتىدىمۇ بارغانسېرى يامان تەسىر پەيدا قىلىپ، ئۇنىڭ ئىناۋىتىنىڭ تۆكۈلۈشىگە سەۋەب بولماقتىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! گېرمانىيەنىڭ مەشھۇر ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك بارغانسېرى كۈچلۈك بېسىملارغا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۆتكەن يېرىم ئەسىردە باشتىن كەچۈرگەن سىياسىي ئۆزگىرىشلەر، تۈرمىگە قامالغان ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانى ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررېن بايلېرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەرلىرىدە باراۋەر رەۋىشتە ئوخشىمىغان ئۇسلۇبتا بايان قىلىنغان خىتاي زىيالىيسى چېڭ ياڭياڭ ئەنە شۇ ئىككى ئەسەرنى خىتاي ئوقۇرمەنلىرىگە تەۋسىيە قىلىش بىلەن بىرگە بۇ ئەسەرلەرنىڭ ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئۆزگىچە زۇلۇمنىڭ ئەڭ يارقىن تەسۋىرى ئىكەنلىكىنى جانلىق شەكىلدە كۆرسىتىپ ئۆتكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. چېڭ ياڭياڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئامېرىكا تۇپرىقىغا ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە قەدەم قويغاندىن تارتىپ تاكى دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تاماملاپ يېل ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئىشقا چۈشكۈچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئانچە كۆپ نەرسىلەرنى بىلىپ كەتمىگەنلىكىنى راستچىللىق ئىچىدە تىلغا ئالىدۇ بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي باستۇرۇشلار يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىلىشقا باشلىغان ۋاقىتلاردىن باشلاپ ئۇنىڭ دىققىتى خىتايدىكى ئانىسى بىلەن بولغان تېلېفون سۆھبەتلىرىدە تىلغا ئېلىنىدىغان ئۇيغۇر ناۋاينىڭ نانلىرىغا شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا چۈشۈشكە باشلىغان ئانىسى ئۇنىڭغا ئۆز شەھىرىدە ناھايىتى مەززىلىك نان ياقىدىغان بىر شىنجاڭ ناۋايخانىسىنىڭ ئېچىلغانلىقىنى بۇ ناۋايخانىدىكى نان-توقاچلارنىڭ تەمى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە بارغان خىتايلار يەپ كۆرگەن نانلارغا پۈتۈنلەي ئوخشاشلىقىنى. ئەمما شۇنچە تەملىك نان ياقىدىغان ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان بۇ ماكاندا ھازىر تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇقنىڭ بەكمۇ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى. شۇڭا ئۆز قىزىنىڭ ھەرگىزمۇ چەت ئەللەردىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى بولغان تەشۋىقاتلارغا ئالدىنىپ، مېڭىسى يۇيۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەكلىكىنى كۆپ قېتىملاپ جېكىلىگەن. چېڭ ياڭياڭ ئانىسى ۋە باشقا ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن بولغان تېلېفون سۆھبەتلىرى جەريانىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاجايىپ-غارايىپ ھېكايىلەرنى ئاڭلىغان. ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ب د ت ئېلان قىلغان دوكلاتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانلار دۇچ كېلىۋاتقان مۇئامىلە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر بولۇشى مۇمكىن دېگەن قۇرلارنى ئوقۇغان. ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئۇ دەررېن بايلېرنىڭ دوكتورلۇق ماقالىسى ئاساسىدا تەييارلانغان تېررورلۇق كاپىتالىزمى، ئۇيغۇرلاردىكى مەھرۇملۇق ۋە خىتاي شەھىرىدىكى ئەركەكلىك ناملىق ئەسەرنى ئۇچرىتىپ قالىدۇ. بۇ كىتابنى ئوقۇش جەريانىدا ئۇ دەررېن بايلېر ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلغان چوڭ شەھەر ناملىق رومان بىلەن تونۇشۇپ چىقىدۇ. ئەمما بۇ ئەسەرلەردە ئوخشىمىغان شەكىلدە تەسۋىرلەنگەن ئۇيغۇرلار ھەمدە ئۇيغۇر جەمئىيىتى توغرىسىدىكى بايانلار ئۇنىڭ كۆز ئۆڭىدە ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئانىسىدىن ئاڭلىغانلىرى بىلەن پۈتۈنلەي قارىمۇ قارشى بولغان بىر مەنزىرىنى نامايان قىلىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتىكى رادىيو زىيارىتىمىز جەريانىدا بۇ توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېگەن. Yeah, so I grew up in a medium-sized city in central eastern China. So I come from a very ordinary Chinese family. My my mom is a retired elementary school teacher. مەن خىتاينىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى ئوتتۇرھال بىر شەھەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان. ئائىلەم بەكمۇ تىپىك بولغان خىتاي ئائىلىسى بولۇپ، ئانام باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى ئىدى. شۇڭا مەن چوڭ بولغان توقسىنىنچى يىللاردا بىز تۇرغان شەھەردە خىتايلاردىن باشقا مىللەتنى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم ئانامنىڭ خىتايلاردىن ئۆزگىچە چىراي ئالاھىدىلىكى تۈپەيلىدىن دوستلىرى دائىم ئۇنى ئۇيغۇرغا بەك ئوخشايدۇ دەپ ماختىشاتتى ئاناممۇ بۇنىڭدىن بەك پەخىرلىنەتتى مەن ئەڭ دەسلەپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاڭلىغان گەپلەر شۇ ئىدى ئانام كېيىنچە شەھەر مەركىزىدىكى ئاپتوبۇس بېكىتىدە بىرنەچچە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنى كۆرگەنلىكىنى ئۇلارنىڭ چەت ئەللىكلەرگە بەكمۇ ئوخشايدىغانلىقىنى ھەيرانلىق ئىچىدە سۆزلەپ بەرگەن. ئەمما كېيىنچە ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر قاتار سەلبىي پاراڭلار ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. تېلېۋىزورلاردىمۇ بۇ ھەقتىكى پروگراممىلار كۆپلەپ ئورۇن ئېلىشقا باشلىدى. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئانامنىڭ ۋە ئۇنىڭ تونۇش بىلىشلىرىنىڭ،

بۇ كىتابتىكى تەسۋىرلەر خىتاي ئوقۇرمەنلىرىنىڭ ئېڭىغا ئورناپ كەتكەن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئومۇمىي چۈشەنچىنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدا نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى مەركىزىي ئورۇنغا قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇ بۇنىڭغا قىزىقىپ قالغان. ئارقىدىنلا دەررېن بايلېرنىڭ ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىنى تەرجىمە قىلغانلىقىنى، ئەمما ئاپتورنىڭ ئاللىقاچان تۈرمىگە قامىلىپ كەتكەنلىكىنى بىلگەن چېڭ ياڭياڭنىڭ بۇ ئەسەرلەرگە بولغان قىزىقىشى تېخىمۇ ئاشقان. بولۇپمۇ پەرھات تۇرسۇننىڭ رالف ئېللىسون فرانس كافكا جې ئېم كوتزې ئالبېرت كامۇ قاتارلىق دۇنياۋى ئەدىبلەرنىڭ چوڭقۇر تەسىرىدە بۇ روماننى يېزىپ چىققانلىقى ئۇنى بەكمۇ ھەيران قالدۇرغان يەنە كېلىپ ئۇيغۇر جەمئىيىتى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ھەمدە ئاللىقاچان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان مۇئامىلە ئاپتورنىڭ قولغا ئېلىنىپ ئون ئالتە يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى دېگەنلەر ئۇنى بەكمۇ چۆچۈتكەن ئۇ بۇ ھەقتە سۆز بوغاندا مۇنداق مەن زەرەتچى فىزىكىسى كەسپىدە ئوقۇغانلىقىم ئۈچۈن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدە پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىنىڭ قانداق رول ئويناۋاتقانلىقى مېنى بەكلا قىزىقتۇردى چۈنكى شىنجاڭ رايونىدىكى يۇقىرى پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىگە تايانغان نازارەت دۆلىتى ۋە ساقچى دۆلىتى دەل مۇشۇ ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا بارلىققا كەلگەن قارىسام بۇ ئەھۋال دەررېن بايلېرنىڭ لاگېرلاردا ناملىق ئەسىرىدە خېلى تەپسىلىي بايان قىلىنىپتۇ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي پەرھات تۇرسۇننىڭ مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان جەمئىيەت تەسۋىرى باش تېما بولغان رومانى ئىنگلىزچە نەشر قىلىندى شۇنىڭ بىلەن بىرگە مەن پەرھات تۇرسۇننىڭ ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىنغان بەزى شېئىرلىرىنى ئوقۇدۇم پەرھاتنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇغانسېرى ۋاي توۋا بۇ ئۇنىڭغا نەدىن كەلگەن تالانت دەپ ھەيران قالىسىز چۈنكى ئۇ كەم تېپىلىدىغان مۇتەپەككۇر ۋە يازغۇچى دېگەن نامغا مۇۋاپىق قارىماققا ئۇنىڭ بۇ رومانى بەكلا قىسقا ۋە ئاددىي ئۇسلۇبتا يېزىلغاندەك كۆرۈنىدۇ يەنە كېلىپ ئۇنىڭدا بەك كۆپ ۋەقەلىكمۇ يوق ئەمما بۇ رومانغا جەملەنگەن تۇيغۇلار ۋە ئۇ يەتكۈزگەن تارىخ كىشىنىڭ ئەقلىنى لال قىلىدۇ شۇنداقلا بۇ رومان ئۇنىڭ باشقا شېئىرلىرىدىن تىل ۋە ئوبراز شەكلى جەھەتتىنمۇ روشەن پەرقلىنىدۇ. دوكتور چېڭنىڭ قارىشىچە، پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىدا تەسۋىرلەنگەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ دېتاللىرى دەررېن بايلېرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسىرىدە ئىلمىي بايان شەكلىدە ئورۇن ئالغان. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئېتنوگرافىيە ۋە نەزەرىيە بىرلەشكەن يوسۇندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارغانسېرى ئېشىپ مېڭىۋاتقان زۇلۇملىرىنى جانلىق بايان قىلىپ بېرىشى ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ باستۇرۇشقا دۇچار بولۇشى خۇداسىز كوممۇنىستلارنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ مەھسۇلى دېگەن نەزەرىيىنى رەت قىلىدۇ ئاپتورنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ دەرد پىغانى ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇستەملىكىچىلىك خاراكتېرىدىكى مەھرۇم قالدۇرۇش سىياسىتى ۋە كاپىتالىستىك شەكىلدىكى ئېكسپلۇئاتاتسىيەنىڭ مەھسۇلىدۇر بولۇپمۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىنكى تېررورلۇققا قارشى دۇنياۋى ئۇرۇشنى سۇيىئىستېمال قىلىشى ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدا مۇستەملىكىچىلىك خاراكتېرىدىكى كاپىتالىستىك چېگرا رايون بەرپا قىلىپ دۆلەت كاپىتالى سىياسىي بىلەن تېخنىكا بىرلەشكەن نازارەت ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى خىتاينىڭ ماھىيەتتە تېررورلۇق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كاپىتالىستىك دۆلەت ئىكەنلىكىدەك خاراكتېرىنى بەلگىلىگەن بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا دوكتور چېڭ مۇنداق دەيدۇ. ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىگە مەنسۇپ كۆپلىگەن ساھەلەر بويىچە ئىشلەش جەريانىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دائىر مەسىلىلەر بۇ نۇقتىدا بەكرەك ئەكس ئېتىدىغانلىقىنى بايقىدىم. بولۇپمۇ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى سىياسىي قاتلامدا خىتاينىڭ سىياسىي تۈزۈلمىسى ئاشۇ خىل شەكىلدە بولغانلىقى ئۈچۈنلا ئۇيغۇرلار مۇشۇنداق دەپسەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقاندەك بىر تۇيغۇ يېتەكچى ئورۇننى ئىگىلەيدۇ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەردە بولسا بۇ خىل قاراش كەسكىن رەت قىلىنىپ شىنجاڭدىكى زۇلۇم ۋە ئېكسپلۇئاتاتسىيەنىڭ كۆپ خىل سىياسەتلەر ۋە پەن تېخنىكا بىلەن پاراللېل يوسۇندا مەۋجۇت بولۇۋاتقانلىقى بۇنىڭ دۇنيادىكى باشقا مۇستەملىكىچىلىك قۇرۇلمىلىرىغا ئوخشاش شىنجاڭدا نەق مۇشۇ مىنۇتلاردا يۈز بېرىۋاتقانلىقى بۇنىڭ ھازىر خىتاي چېگراسىدىن ھالقىپ دۇنياۋى سىستېمىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالغانلىقى بايان قىلىنىدۇ قارايدىغان بولساق شىنجاڭدىكى زۇلۇملارغا چېتىشلىق بولغان نۆۋەتتىكى دۇنياۋى كاپىتال خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا ۋە مال ئالماشتۇرۇش دېگەن ساھەلەرگە غەرب دۇنياسىمۇ بىۋاسىتە ھالدا شېرىك بولۇۋاتىدۇ

مەدەنىيەت جەھەتتە غەرب دۇنياسىدىن پەرق قىلىدىغانلىقى، تارىختا جاھانگىرلارنىڭ ئۆزلىرىنى قانداق بويسۇندۇرغانلىقى ۋە بوزەك قىلغانلىقى، ئۆزلىرىنىڭ ئۇزۇن مەزگىل جاھانگىرلارنىڭ ھۇجۇم ئوبيېكتى بولغان بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ ھېچ كىمگە ھۇجۇم قىلىپ باقمىغانلىقى دېگەنلەرنى بازارغا سېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم قۇرۇۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلىپ كەلگەن. دەررەن بايلېر رەت قىلغان خۇداسىز ھاكىمىيەتنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنىڭ يېگانە مەنبەسى دېگەن بۇ قاراش پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىدا ئەدەبىي شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان. پەرھات تۇرسۇنمۇ ئۆز ئەسىرىدە ۋاسىتىلىك ھالدا ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان مەھرۇم قالدۇرۇش سىياسىتى، يەرشارىلىشىش، ئىرقچىلىق ۋە كاپىتالىزم ئامىللىرىنى يۇغۇرۇپ، بۇلارنى ئۆتمۈش خاتىرىسى شەكلىدە بايان قىلىدۇ. ئاپتورنىڭ قەلىمى ئاستىدىكى نامسىز باش قەھرىمان ئۆزىنىڭ ھاياتى ۋە ئەتراپىدىكى دۇنيا ھەققىدە ئۆتكەن زامان شەكلىدە پاراڭ قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ يىراق ئۆتمۈشىدىن تارتىپ مەۋجۇت بولۇۋاتقان سىياسىي زۇلۇملارنىڭ پەردىسىنى ئاچىدۇ.